ແລະກຳກັບການອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປເຊີນທ່ານຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດສະເໜີໂດຍ ຈຳປາທອງ ແລະ ອຸ່ນແກ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ອອກດຳລັດປັບໄໝບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ໄປເບິ່ງ ການຂຸດຄົ້ນເກືອກາລີຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ລາວສົ່ງຄົນງານ 50 ຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ລັດຖະບານຈະອອກໃບຕາດິນ 300,000 ຕອນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ຕໍ່ໄປເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ
ລັດຖະບານລາວໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບໄໝບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍໃນການສຳຫຼວດ ການຂຸດຄົ້ນ ການຄ້າຂາຍ ການປຸງແຕ່ງ ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ແຮ່ເສຍຫາຍ ອີງຕ າມລາຍງານຂອງ Vientiane Times ວັນທີ 17 ມົກກະລານີ້ ດຳລັດສະບັບໃໝ່ທີ່ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນມື້ວັນທີ 1 ເມສາ 2024 ນີ້ ລະບຸວ່າ ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ຈະຖືກປັບໄໝສູງສຸດ 2 ຕື້ກີບ ບໍລິສັດທີ່ນ ຳໃຊ້ໃບອະນຸຍາດໃນການເຮັດທຸລະກິດບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃຊ້ເກີນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ພົວພັນກັບການຂຸດຄົ້ນ ຄ້າຂາຍ ແລະ ຂົນສົ່ງແຮ່ທາດສະຫງວນ ຈະຖືກປັບໄໝ 1 ຕື້ກີບ ເພື່ອຂໍຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງດຳ ລັດສະບັບໃໝ່ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຖາມໄປຍັງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນມື້ວັນທີ 19 ມົກກະລານີ້ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງວ່າ ຍັງບໍ່ທັ ນເຫັນເອກະສານນັ້ນເທື່ອ ຄືວ່າບໍ່ ບໍ່ເຫັນ ຍັງບໍ່ເຫັນເທື່ອແຫຼະ ດຽວເຮົາກໍຍັງບໍ່ເຫັນເດ ບໍ່ເຫັນແຈ້ງການຈັ່ງຊັ້ນເທື່ອ ແຕ່ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ທັນແນ່ໃຈ ບໍ່ເຫັນເອກະສານ ດຳລັດສະບັບນີ້ອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການກວດ ກາການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ທົ່ວປະເທດ ແລະ ພົບວ່າມີຫຼາຍບໍລິສັດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນປະເທດ ລາວ ການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທີ່ວ່ານັ້ນ ມີຮວມທັງການບໍ່ມີບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນດ້ານເສດຖະກິດ ເຕັກນິກ ແລະ ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ການແຈ້ງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອ ງແຮ່ທາດຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ ການຂົນແຮ່ທາດເກີນກຳນົດ ລົດນ້ຳໜັກເກີນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນເປ່ເພ ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ແລະ ດິນປະຊາຊົນ ການປ່ອຍສານເຄມີ ແລະ ອື່ນ ໆ ຊຶ່ງເວົ້າລວມແລ້ວແມ່ນເຮັດຜິດສັນຍາ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງທ່ານໜຶ່ງ ຕາມສັນຍາ ເຂົາກະເຮັດຜິດສັນຍາ ເຮັດຜິດ ລະບຽບ ມັນກະຕ້ອງໄດ້ກະປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຫັ້ນນະ ຍົກຕົວຢ່າງ ມັນມີໃບນຳສົ່ງເນາະ ໃບຢັ້ງຢືນນຳສົ່ງໂຕແບບເນາະ ຈາກພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ເມື່ອມັນໄປຊັ່ງເຂດປາຍທາງ ມັນມີບັນ ຫາ ຍົກຕົວຢ່າງ ເກີນ ຫຼືວ່າຫຼຸດ ຫຼືວ່າແນວໃດກະແລ້ວແຕ່ເນາະ ແຕ່ວ່າມັນແລະ ມັນບໍ່ຖືກແລ້ວ ກໍລະນີການ ປ່ອຍສານເຄມີ ຫຼື ຫາງແຮ່ຕ່າງໆ ມັນກະເວົ້າເລື່ອງທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼືວ່າສັງຄົມຫຍັງຕ່າງໆ ມັນກ ະຕ້ອງໄດ້ຖືກໂຈະ ຖືກຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ເລື່ອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງແຮ່ທາດ ຖ້າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນແຕ່ 61.9 ສ່ວນຮ້ອຍລົງມາ ບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍເພີ່ມ 30 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຕັນ ແລະ ຖ້າ 62 ສ່ວນຮ້ອຍຂຶ້ນໄປ ບໍ ລິສັດຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ 40 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຕັນ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ການອະນຸມັດພື້ນທີ່ໃຫ້ບໍລິສັດສຳປະທານຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດຢູ່ທົ່ວປະເທດ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ ດັ່ງຊາວບ້ານນ້ຳໂມ້ ເມືອ ງອະນຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ນາງໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ທີ່ຜ່ານມາຕົນກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຊັ່ນກັນ ແຕ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກບໍລິສັດທີ່ຂຸດຄົ້ນ ຫຼື ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນັ້ນຈັກເທື່ອ ຜົນກະ ທົບມັນກໍມີຢູ່ຫັ້ນແຫຼະ ເລື່ອງຄອບຄົວພວກເອື້ອຍນະ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ເງິນອີ່ຫຍັງກັບພູເບ້ຍ ບໍ່ໄດ້ເຄີຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພູເບ້ຍມາຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວເອື້ອຍ ບໍ່ເຄີຍມີດອກ ແຕ່ກີ້ເອື້ອຍກໍມີບ້ານພັກ ແລ້ວກໍຖືກຜົນກ ະທົບກໍຄືຂະເຈົ້າເຮັດອ່າງນ້ຳເສຍຢູ່ທາງລຸ່ມ ແລ້ວບ້ານພັກເອື້ອຍເຈື່ອນເນາະ ເຄີຍມີໃຜຍື່ນມືມາຊ່ວຍ ພາກລັດບໍ ຫຼືວ່າພູເບ້ຍບໍນາ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າ ວ່າ ປັດຈຸບັນ ລົດຂົນແຮ່ຂະໜາດໜັກ ເຮັດໃຫ້ຖະໜົນເປ່ເພ ຂັບໄວ ຂີ້ຝຸ່ນໄງ່ກຸ້ມ ສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານອ້ອມຂ້າງສະຖານີລົດໄຟໂພນໂຮງຫຼາຍ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ຊາວບ້ານນີ້ເລີຍ ເ ພາະວ່າມັນເປັນທາງທຽວໄປວຽກໄປການຫັ້ນນະ ມັນເຮັດໃຫ້ຖະໜົນເປ່ເພຄືກັນ ແລ້ວກະເຂົາແລ່ນໄວນະ ມັນ ມັນຊິເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອອກພັນສາ ເຂົາເລີ່ມມານີ້ ດຽວນີ້ຫັ້ນ ເຂົາໃຫ້ຫົດນ້ຳ ແຕ່ວ່າມັນກໍຫົດນ້ຳ ກໍຍັງ ບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ຫັ້ນແຫຼະ ສຳລັບຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີການປະກາດໃນມື້ວັນທີ 17 ມົກກະລານີ້ ບໍ່ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນຄຳຕົກຂ້ອນຢູ່ທົ່ວແຂວງ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2024 ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຍ້ອນວ່າທີ່ຜ່ານມາການຂຸດຄົ້ນຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳເຊກອງ ເຊຂ ະໝານ ແລະ ຫ້ວຍຕ່າງໆ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວິຖີຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນ ແລະ ຢູ່ບາງບ່ອນກໍເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທ້າຍປີ 2022 ຢູ່ລາວມີການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ກວມເອົາ 2.98 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວ ປະເທດ ໃນນັ້ນຢູ່ພາກເໜືອກວມເອົາ 0.44 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ ຄືກວມເອົາ 112,805 ກິໂລຕາແມັດ ຢູ່ພາກກາງກວມເອົາ 1.59 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ ຄື 79,904 ກິໂລຕາແມັດ ແລະ ຢູ່ພາກໃຕ້ກວມເອົາ 0.95 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທີ່ ຄືກ ວມເອົາ 44,091 ກິໂລຕາແມັດ ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງສູນຂ່າວພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທ່ານ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ປະທານອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປເບິ່ງການຂຸດຄົ້ນເກືອກາ ລີຂອງບໍລິສັດຈີນຢູ່ບ້ານດົງໃຕ້ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຫຼັງຈາກການຂຸດຄົ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ຄຳພັນ ໄດ້ລົງໄປເບິ່ງການຂຸດຄົ້ນເກືອກາລີໃນວັນທີ 17 ມົກກະລາ ທີ່ຜ່ານມາ ແ ລະ ໄດ້ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດຊີໂນອາກຣີໂປຕັສ ເພື່ອຮັບຟັງການລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນນາງໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ໄປຮ່ວມຫັ້ນແຫຼະ ໂອ ໄປພົບປະຊື່ໆນັ້ນ ແມ່ນລົງໄປຢ້ຽມຢາມນ ະ ມັນມີຫົວຂໍ້ຂ່າວຢູ່ຄຳມ່ວນນິວຢູ່ນະ ບໍລິສັດຊີໂນອາກຣີໂປຕັສ ຈຳກັດ ໄດ້ຂຸດຄົ້ນເກືອກາລີຢູ່ເມືອງໜອງບົກ ແລະ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍທີ່ບໍ່ມີການບຳບັດລົງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ທ່ານໜຶ່ງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ສຽງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ບໍລິສັດຈີນທີ່ຂຸດຄົ້ນເກືອກາລີຢູ່ເຂດເມືອງໜອງບົກ ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳເສຍລົງໃສ່ແມ່ນ້ຳຂອງ ໂດຍບໍ່ມີການບຳບັດ ຈົ ນເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານເຂດໃກ້ຄຽງລົງຫາປາບໍ່ໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ໜ່ວຍງານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ລົງໄປແຈ້ງເຕືອນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວແລ້ວ ແຕ່ບໍລິສັດກໍເມີນເສີຍ ໂດຍບໍ່ມີ ການດຳເນີນການແກ້ໄຂຫຍັງ

ມັນກໍຕ້ອງປ່ອຍແຫຼະ ຍາມໃດເຂົາກໍຕ້ອງປ່ອຍ ຄັນບໍ່ປ່ອຍມັນຊິໄປໄດ້ຫຍັງ ເອົານ້ຳມັນ ນ້ຳຫີນ ນ້ຳເກືອເນາະ ນອກຈາກນີ້ ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນໄປຕາມລາຄາ ທ້ອງຕະຫຼາດ ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານບີບບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາຄ່າຊົດເຊີຍພຽງແຕ່ 30 ພັນກີບຕໍ່ແມັດມົນທົນ ຫຼື ແມັດກາເຣ ຊາວບ້ານເມືອງໜອງບົກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ຜົນກະທົບຫຼາຍ ມັນຖືກດິນໄ ຮ່ດິນນາ ເຂົາກໍຊົດເຊີຍ ຫາກແຕ່ວ່າລັດຖະບານບີບຫຼາຍແຫຼະ ປະຊາຊົນຫັ້ນ ດຽວນີ້ເຂົາຫຼຸບນາວ່າຊັ້ນສາ ຂາຍໄຮ່ຂາຍນາ ເຂົາໄປຊື້ກໍບໍ່ໄດ້ ມັນກໍຖືກແດ່ ແມັດກາເຣໜຶ່ງສາມສິບພັນກີບເນາະ ໂອ ແມັດກາເຣໜຶ່ ງ ໄຮ່ນາເຂົາເນາະ ແມັດກາເຣໜຶ່ງຫ້າສິບ ຫາຫົກສິບພັນກີບພຸ້ນເນາະ ຖືກໂພດ ຫາກແຕ່ວ່າລັດບີບບັງຄັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈຳເປັນຊື່ໆ ທຸກມື້ນີ້ ອີກບັນຫາໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບກຳມະກອນກໍຄື

ຍ້ອນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດບັງຄັບໃຫ້ປະຊາຊົນຕ້ອງຮັບເອົາ ຊາວເມືອງໜອງບົກອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີວ່າ ຄັນວ່າມັນຖືກເຂົາເຈົ້າກໍຍອມຈ່າຍ ຄັນວ່າໃຜບໍ່ຍອມໃຫ້ຫັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ເງິນ ເຂົາກະເອົາໄປເ ລີຍ ສົມມຸດວ່າ ຄືຂ້ອຍບໍ່ຍອມແບບນີ້ ເຂົາກໍຕ້ອງເອົາໄປເລີຍ ເພາະວ່າມັນຢູ່ໃນເຂດເຂົາ ການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການກໍມີແຕ່ລົງລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ຈຸດທີ່ມີການເວນຄືນທີ່ດິ ນນັ້ນ ມອບດິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງຄຳມ່ວນ ເຄີຍກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນເດືອນກໍລະກະດາ 2023 ວ່າ ໂຕນີ້ດຽວນີ້ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳນົດວ່າຊິລົງບ່ອນໃດ ເ ພາະວ່າເພິ່ນຍັງລົງເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ບັນດາ ທີ່ວ່າມັນຕິດພັນກັບປະຊາຊົນຫັ້ນເນາະ ໝາຍຄວາມວ່າ ຕິດພັນກັບດິນໄຮ່ ດິນນາ ເພິ່ນຍັງລົງວຽກກ່ຽວກັບວຽກຊົດເຊີຍຢູ່ ບໍລິສັດ ຊິໂນ ອາກຣີ ໂປຕັສ ຈ ຳກັດ ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດສຳປະທານແຮ່ເກືອກາລີ ຢູ່ບ້ານໜອງຫຼົ່ມ ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນເນື້ອທີ່ເກືອບ 50 ກິໂລຕາແມັດ ໃນເດືອນເມສາ 2022 ຕໍ່ມາບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ສຳຫຼວດເພີ່ມເຕີມ ກ ວມເອົາເນື້ອທີ່ຫຼາຍບ້ານໃນເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງໜອງບົກ ເປັນຕົ້ນ ບ້ານດົງບູນ ບ້ານນາຄຳ ບ້ານນາຫຼຸບ ບ້ານປ່າຕິ້ວ ບ້ານຊຽງຫວາງ ແລະ ບ້ານດົງໃຕ້ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດປະມານ 200 ກິໂລຕ າແມັດ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານ
ທີ່ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງຢູ່ໃນເວລານີ້ ແມ່ນວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີພາກພາສາລາວ ຊວນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ ກົມຈັດຫາງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ຈັດສົ່ງຄົນງາ ນລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະບົບ EPS ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ໄລຍະ 3 ຫາ 5 ປີ ເປັນຄັ້ງທີ 58 ຈຳນວນ 50 ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນເປັນຍິງ 6 ຄົນ ໃນມື້ວັນທີ 16 ມົກກະລານີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປເຮັດວຽກໄລຍະຍາວນັ້ ນຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ພາສາເກົາຫຼີກ່ອນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສອບເສັງໃຫ້ຜ່ານນຳດ້ວຍ ທາງກົມຈັດຫາງານຈະປະກາດເປີດລົງທະບຽນສອບເສັງ ຜ່ານທາງຂ່າວສານ ເພຈ Facebook ຈັດຫາງານ ບຸກຄົນໃດສອບເສັງຜ່ານ ກໍຈ ະມີລາຍຊື່ເຂົ້າໃນລະບົບຂອງບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອຈະເລືອກໄປເຮັດວຽກອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຊິ່ງກໍໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນ ແລະ ຖ້າໄດ້ໄປກໍຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ 1,668 ໂດລາສະຫະລັດ ເລື່ອງຄ່າປີ້ເຮືອບິນ ຄ່າວີຊາ ຄ່າເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າຜູ້ໃດບໍ່ມີເງິນ ກໍຈະມີທະນາຄານທີ່ຮ່ວມເຊັນສັນຍາກັບກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ກູ້ໂດຍດອກເບ້ຍຕ່ຳ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມຈັດຫາງ ານ ຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 19 ມົກກະລານີ້ ລະບົບຈ້າງງານ EPS ນີ້ເນາະ ກໍໄດ້ໄປກຽມຮຽນກ່ອນ ເຮົາຊິແຈ້ງມື້ມາລົງທະບຽນ ຈາກທີ່ວ່າລົງທະບຽນແລ້ວ ເຮົາຊິແຈ້ງມື້ເສັງ ໂດຍທີ່ວ່າແຈ້ງຢູ່ໃນ Facebook ຂອງກົ ມເນາະ ນາຍຈ້າງເລືອກແລ້ວ ເຮົາຊິໄດ້ມາຈ່າຍອີກຕື່ມ 1,668 ໂດລາ ເງິນບໍ່ພໍບໍ ມີທະນາຄານທີ່ວ່າເຊັນສັນຍາກັບເຮົາແລ້ວ ເພິ່ນໃຫ້ກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ສຳລັບແຮງງານທີ່ວ່າຈະໄປເຮັດວຽກເກົາຫຼີ ນອກຈາກນັ້ນ ກົ ມຈັດຫາງານກໍມີແຜນທີ່ຈະຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງເຮັດວຽກຕາມລະດູການ 3 ຫາ 6 ເດືອນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ 3 ຫາ 5 ປີ ເພາະປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ຕ້ອງການຄົນງານອີ ກຫຼາຍ ທີ່ຜ່ານມາຫຼາຍຄົນກໍໄດ້ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການໃນຂະແໜງກະສິກຳ ສ່ວນການເຮັດວຽກໄລຍະຍາວຈະເຮັດໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບເງິນຢ່າງໜ້ອຍ 1,600 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເດືອນ ເຊິ່ງສູງກວ່າຄ່າແຮງງານໃນລາວຫຼາຍເທົ່າ ແລະ ໃນປີ 2024 ນີ້ ທາງການລາວກໍຈະເປີດຮັບສະໝັກຄົນງານລາວ ແລະ ຈະມີການສອບເສັງເປັນໄລຍະໆ ຈະເປີດຮັບສະໝັກຕາມເມືອງໃນແຕ່ລະແຂວງນຳດ້ວຍ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າທາງບໍລິສັດເກົາຫຼີໃຕ້ຈະຮັບເອົາຈຳນວນເທົ່າໃດ ເລື່ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ນີ້ ມີຄົນລາວຫຼາຍຄົນຕ້ອງການຢາກໄປເຮັດ ຍ້ອນໄດ້ເງິນເດືອນສູງກວ່າຢູ່ລາວຫຼາຍ ມີເງິນ ກ້ອນເງິນເກັບມາໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ ຜູ້ໃດໄປແລ້ວ ກັບມາກໍຢາກໄປອີກ ຫຼາຍຄົນແມ່ນຢາກໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຫຼາຍກວ່າໄປເຮັດວຽກໃນໄລຍະຍາວ ເພາະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຮຽນພາສ າ ປະຊາຊົນລາວຜູ້ໜຶ່ງເວົ້າວ່າ ລູກ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຕົນກໍຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ເພາະວ່າຢູ່ລາວໄດ້ເງິນເດືອນໜ້ອຍ ບໍ່ກຸ້ມກິນ ຫຼາຍຄົນຢູ່ ກໍເຂົາເຈົ້າຢາກໄປຫັ້ນນາ ເອື້ອຍທັງນ້ອງບໍ ລະກໍມີລູກເ ຂີຍລູກສາວແດ່ ພວກເຂົາໄປມາລະ ເຂົາກໍຍັງຢາກໄປອີກຢູ່ນີ້ ຕ້ອງໄປທາງດ້ານການກະເສດຫັ້ນນາສ່ວນຫຼາຍ ດຽວນີ້ລຳລູກເອື້ອຍກໍເຮັດຢູ່ວັງວຽງນີ້ ເຮັດງານນະ ແຕ່ເດືອນໜຶ່ງສອງລ້ານຫ້າ ກິນເອງອີກໄ ດ໋ຫັ້ນນາ ມັນກະບໍ່ກຸ້ມກິນຫັ້ນແຫຼະ ແລະ ຊາວລາວອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ດຽວກັນນີ້ວ່າ ຕົນເອງກໍຢາກໄປເຮັດວຽກໄລຍະສັ້ນຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຄືກັນ ເພາະໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍ ຢູ່ລາວຫາເງິນໄ ດ້ໜ້ອຍ ເສດຖະກິດບໍ່ດີ ເງິນເຟີ້ ສິນຄ້າແພງ ມີຄົນຢາກໄປຫາເງິນກັນຫຼາຍ ໄປໂຕ 3 ເດືອນ 6 ເດືອນນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ພາສາເກົາຫຼີກະໄປໄດ້ ອັນໄປໂຕຫຼາຍປີຫັ້ນມັນໄດ້ຮຽນພາສາເກົາຫຼີ ອີງຕາມເສດຖະກິດບ້ານ ເຮົາຫັ້ນແຫຼະ ເງິນເດືອນຢູ່ບ້ານເຮົາມີແຕ່ລ້ານປາຍສອງລ້ານ ໄປບ້ານເຂົາລະມັນຫຼາຍ ເປັນເງິນເຮົາລະມັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາຢາກໄປຫຼາຍຊັ້ນນະ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຊາວລາວອີກຜູ້ ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຍາກກວ່າໄປໄທ ແຕ່ຖ້າມີໂອກາດ ຕົນເອງກໍຢາກໄປເຊັ່ນກັນ ຍ້ອນໄດ້ເງິນເດືອນສູງກວ່າຢູ່ລາວຫຼາຍ ແຕ່ຫາກໄປໄລຍະຍາວ ຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນພາສາເກົາຫຼີກ່ອ ນ ຖ້າວ່າມີໂອກາດກະໜ້າໄປ ເພາະເງິນເດືອນກະສູງແດ່ ຢູ່ລາວສ່ວນຫຼາຍຈະເງິນເດືອນຕ່ຳ ເຂົາເຈົ້າວ່າຄັນຊິໄປເກົາຫຼີ ຕ້ອງໄດ້ໄປຮຽນພາສາກ່ອນ ຂອງເຮົາເອງໝົດ ມີແຕ່ວ່າເຮົາໄປຮອດພຸ້ນແລ້ວ ເຂົ າເຈົ້າຈ່າຍເງິນໃຫ້ບໍ ແບບນີ້ແຫຼະ ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກທົດແທນ ໄປໄທໄປງ່າຍກວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ມີຫຼາຍເມືອງ ຫຼາຍແຂວງຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ທາງການລາວໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບທາງການເກົາຫຼີໃຕ້ ເພື່ອ ຈັດສົ່ງຄົນງານລາວໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການໄລຍະສັ້ນ 5-6 ເດືອນ ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ພາສາ ເພາະສ່ວນໃຫຍ່ໄປເຮັດວຽກກະສິກຳ ແລະ ໃນເດືອນກຸມພາ 2024 ນີ້ ທາງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັ ງຄົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ກໍຈະໄດ້ຈັດສົ່ງຄົນງານສະເພາະຄົນເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄປເຮັດວຽກຕາມລະດູການຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຕື່ມອີກ 80 ຄົນ ແຕ່ປີ 2020 ຫາປີ 2023 ມີຄົນລາວຕ້ອງການໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼ າຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຂອງລາວ ໃນປີ 2020 ມີຜູ້ສະໝັກຜ່ານການຄັດເລືອກ 157 ຄົນ ປີ 2021 ມີ 56 ຄົນ ປີ 2022 ມີ 837 ຄົນ ແລະ ໃນປີ 2023 ມີເຖິງ 2,477 ຄົນ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໄປໝົດທຸກຄົນ ເພາະທາງກາ ນເກົາຫຼີໃຕ້ມີໂກຕາຮັບຈຳກັດ ລັດຖະບານມີແຜນຈະອອກໃບຕາດິນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 300,000 ຕອນ ໃນປີ 2024 ໂດຍນຳໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ໃຊ້ລະບົບດີຈີຕອນ ໃນວັນທີ 16 ມົກກະລາ ຍານາງ ພ ະກາວັນ ພິດສະໄໝ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ໄດ້ລາຍງານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບທິດທາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການອອກໃບຕາດິນ ສະເພາະຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນປີ 2024 ມີແຜນຈະອອກໃບຕ າດິນໃຫ້ໄດ້ 30,000 ຕອນ ໂດຍສະເພາະດິນກະສິກຳ ແລະ ດິນທີ່ປະຊາຊົນເຮັດການຜະລິດ ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ເຮັດໃຫ້ການອອກໃບຕາດິນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແ ຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 19 ມົກກະລາ ວ່າ ຂຶ້ນໄປເບື້ອງຕົ້ນ ຫັ້ນແມ່ນສາມສິບພັນ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ສະຫວັນຢູ່ດິນກະສິກຳ ແລ້ວມັນ ຄັນເຮົາຈຳນວນຕອນຫຼາຍເຮັດບໍ່ໄດ້ ເພາະມັນດິນກວ້ າງຫັ້ນນະ ມື້ໜຶ່ງ ບາງເທື່ອໄດ້ໝົດສອງຕອນຊີ້ຫັ້ນນະ ຍານາງກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີກ້ອງສຳຫຼວດວັດແທກທີ່ດິນພຽງແຕ່ 2 ຫາ 3 ໜ່ວຍ ແຕ່ກ້ອງດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄດ້ໝູນວຽນກັນໃຊ້ 15 ເມືອງ ແຕ່ໃນປີນີ້ເກືອບທຸກເມືອງໄດ້ຮັບກ້ອງແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າໃນປີ 2024 ຈະສາມາດອອກໃບຕາດິນໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີແຜນການຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ປະມານ 20,000 ຕອນ ໃນນັ້ ນເປັນດິນທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າຜະລິດ ແຕ່ແຂວງກໍຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະມາດຳເນີນການ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊໄດ້ກ່າວວ່າ ແຕ່ມັນຍັງມີຊາວພັນກັບຫ້າສິ ບຫົກຕອນ ໃນ 7 ເມືອງທົ່ວແຂວງ ເຊິ່ງການບຸກຄະລາກອນນີ້ແຫຼະເນາະ ມັນກະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ ຜູ້ເຂົ້າຜູ້ອອກ ອີງໃສ່ອັດຕາຄ່າແຮງງານ ເຊິ່ງມັນກະຄ່ອນຂ້າງຕ່ຳຫັ້ນນະ ລາຍໄດ້ແລ້ວຫັ້ນ ທາງເຮົາກໍໄດ້ ປະກາດຮັບຕະຫຼອດ ພະນັກງານຫັ້ນນະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນປີ 2024 ຈະສູ້ຊົນ ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ໂດຍຈະສຸມໃສ່ເມືອງບໍລິຄັນ ເມືອງຄຳເກີດ ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງໄຊຈຳພອນ ແຂວງຈຳ ປາສັກ ການອອກໃບຕາດິນຈະໄວກວ່າ ຖ້າວ່າປະຊາຊົນດຳເນີນການແລ່ນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງ ແທນທີ່ຈະລໍຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ ປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ກ່າວວ່າ ຊີ້ແຫຼະ ບາງເທື່ອກໍໄວ ບາງເທື່ອກໍຊ້າ ກໍ ຄືຄອບຄົວຢູ່ໃນບ້ານນີ້ກໍຜູ້ໄດ້ຫຼາຍ ຜູ້ບໍ່ໄດ້ກໍຍັງມີຢູ່ ແຕ່ນະ ມັນມີວ່າເຮົາມາເອງ ແລ່ນເອງ ບາງເທື່ອມັນກໍຊິໄວກວ່າ ເພາະວ່າເຮົາຊິລືໄປຕາມຂັ້ນຕອນນັ້ນ ຖ້າວ່າເຮົາຖ້າໝູ່ມັນຊິເປັນງວດ ແລ້ວວ່າຢູ່ຊະ
ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຍັງບໍ່ລົງວັດແທກທີ່ດິນໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ ເຊັ່ນ ຢູ່ບ້ານແສງສຸວັນ ເມືອງໄຊ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ທັນມີໃບຕາດິນຂອບທອງ ປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ກ່າວວ່າ
ສ່ວນຫຼາຍນີ້ແມ່ນເຂົາມາອອກຫັ້ນ ອັນນ່າ ດິນປຸກສ້າງຊື່ ດິນກະສິກຳຍັງບໍ່ມີເທື່ອ ສົມມຸດວ່າເຂົາຜູ້ທີ່ອັນມີນາຫັ້ນ ເຂົາກໍມີນາແດ່ມີສວນແດ່ນີ້ ເຮົາກໍເສຍອັນນ່າຮອດສອງແສນປາຍໄດ້ປີໜຶ່ງແຫຼະ ເຂົາຍັງບໍ່ມາເ ຮັດ ແຕ່ປີປີກາຍຫັ້ນເຂົາມາເຮັດໄຮ່ຍາງນຳບາກໝົດແລ້ວ ແລະຍັງແຕ່ສວນເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ມາເຮັດ ເຂົາມາເຮັດກໍບໍ່ຍາກຫຼາຍ ເຂົາມາຢູ່ໄດ້ອັນນ່າເປັນສອງສອງອາທິດ ຫຼືສາມອາທິດ ເຂົາກໍເຮັດໝົດ ອີງຕາມ ຍານາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນວັນທີ 17 ມົກ ກະລາ 2024 ທີ່ລາຍງານວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2023 ສາມາດອອກໃບຕາດິນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ທັງໝົດເກືອບ 400,000 ຕອນ ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະຈິກາ 2023 ຍານາງ ບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນປີ 2021 ຫາ 2025 ລັດຖະບານຈະອອກໃບຕາດິນໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 1.6 ລ້ານຕອນ ສ່ວນວ່າທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ອອກໃບຕາດິນສຳເລັດແລ້ວຈຳນວນ 1.5 ລ້ານຕອນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຈົບລົງໄປນັ້ ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານ
ປັດຈຸບັນ ຜູ້ປະກອບການຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງ ຕາມແຄມສາຍນ້ຳງື່ມ ກວມເອົາເກືອບ 100 ເປີເຊັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລ້ຽງປາກະຊັງລາວບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບຈີນໄດ້ ແລະ ຫຼາຍລາຍ ຕ້ອງເລີກກິດຈະການ ໄຊຍາ ມີລາຍງານ
ເປັນເວລາເກືອບ 10 ປີມາແລ້ວຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ທີ່ຜູ້ປະກອບການຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງ ຕາມແຄມສາຍນ້ຳງື່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ກວມເອົາ 100 ເປີເຊັນເລີຍກໍວ່າໄດ້ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມທ່າງ່ອນ ປະກອບດ້ວຍບ້ານໄຮ່ ບ້ານທ່າສົ້ມມໍ ບ້ານທ່າສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານແກ້ງໄຄ້ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຮັດໃຫ້ຊາວປະມົງລາວບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ ແລະ ລົ້ມເລີກໄປຫຼາຍ ແລ້ວຫັນໄປປະກອບອາ ຊີບອື່ນ ອີງໃສ່ຄວາມເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກຸ່ມທ່າງ່ອນ ແລະ ອະດີດຊາວປະມົງນ້ຳຈືດ ທີ່ເຄີຍລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງ ຈຳນວນ 5 ທ່ານ ຂະນະດຽວກັນ ກໍມີຂໍ້ມູນລາຍງາ ນຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດປູກຜັກສະອາດ ແລະ ລ້ຽງປາກະຊັງ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນແບບບໍ່ເປັນທາງການ ເມື່ອວັນທີ 4 ມົກກະລາ ປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕະຫຼາດໂດຍລວມຂອງສິນຄ້າປະເພດປານິນກະຊັ ງ ທີ່ຈໍລະຈອນໃນຕະຫຼາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີປາກະຊັງຂອງຈີນກວມເອົາ 87 ເປີເຊັນ ຂອງປາກະຊັງລາວທີ່ມີພຽງ 13 ເປີເຊັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ອະດີດຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວ ທີ່ເຄີຍລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ກ່າວວ່າ ໂຕເອງເຄີຍລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງ ຕໍ່ມາໃນປີ 2017 ຫາກໍລົ້ມເລີກໄປ ຍ້ອນຜູ້ປະກອບການຈີນລ້ຽງປາກະຊັງແຂ່ງກັບຄົນລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າໂຕເອງພະຍາຍາມສູ້ ເຂົາກໍກົດລາຄາລົງ ດັ່ ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 10 ມົກກະຣານີ້ວ່າ
ຊ່ວງນັ້ນມັນເປັນຊ່ວງປາກະຊັງຫັ້ນຕົກລາຄາ ເວົ້າງ່າຍໆ ມັນມີກະຊັງຂອງຈີນຢູ່ເຂດທ່າງ່ອນຫັ້ນ ມີ 2-3 ເຈົ້າເນາະ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າສົ່ງປາຕາມຕະຫຼາດຫັ້ນ ແລ້ວບັດນີ້ແມ່ຄ້າພໍ່ຄ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າເຄີຍໄປຮັບເອົາ ຫຼື ວ່າບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍໄປສົ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າວ່າປາທີ່ວ່າຊື້ກັບອັນນ່າກະຊັງຈີນນັ້ນ ມັນຈະລາຄາຫັ້ນລົງກ່ອນ ຕະກີ້ຫັ້ນມັນມີເຖິງໂລໜຶ່ງ 11 12,000 ນີ້ນະ ເຂົາມາກົດລົງລາຄາ 9,000 ແລ້ວພວກເຮົາຂາຍບໍ່ໄ ດ້ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫັ້ນບໍ່ສາມາດໄປຕໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າເຫັນຫຼາຍໆ ລອງລອງສຳຫຼວດເບິ່ງສາຍນ້ຳງື່ມ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດເອກະສານແບບໃດເນາະ ກະຊັງຈີນຫຼາຍ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເຂດຫາດສວນ ເວີນຄຳ ນີ້ ລົງມາຫາອັນທ່າສົ້ມມໍ ແກ້ງໄຄ້ນີ້ ຮູ້ສຶກວ່າ ໂອ້ ຫຼາຍເດ້ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ປັດຈຸບັນຕົວເອງຫັນມາປູກຜັກສວນຄົວຕາມແຄມສາຍນ້ຳງື່ມ ແທນການລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງແລ້ວ ອີກທັງກຸ່ມຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວ ປະເຊີນກັບຕົ້ນທຶນການຜະລິດຂ້ອນຂ້າງສູງ ເປັນຕົ້ນ ຫົວອາຫານປານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດແພງ ບວກກັບຄອບຄົວບໍ່ມີແຮງງານລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງຢ່າງພຽງພໍ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເສຍເງິນຈ້າງແຮງງານ ລ້ຽງປາ ຫຼື ຂົນສົ່ງປາ ນອກນີ້ ກຸ່ມຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວຍັງຂາດເທັກນິກວິຊາການ ບໍ່ມີຢາຂ້າພະຍາດໃນປານິນ ຫຼື ຢາທີ່ເຮັດໃຫ້ປານິນໃຫຍ່ໄວ ຄືກັນກັບກະຊັງປານິນຂອງຈີນ ໂດຍທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີ້ ຈຶ່ງເປັນ ສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວລົ້ມເລີກລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງ ຈົນເຮັດໃຫ້ປັດຈຸບັນ ຍັງເຫັນຜູ້ປະກອບການຈີນສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດນີ້ມາໄດ້ກວ່າ 10 ປີແລ້ວ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບອະດີດຊາວປະມົ ງນ້ຳຈືດລາວ ເຄີຍລ້ຽງປານິນກະຊັງອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ເລື່ອງຕົ້ນທຶນສູງ ມັນກະມີສ່ວນ ເພາະວ່າ ໜຶ່ງ ປັດໄຈໃນການຜະລິດ ຫົວອາຫານມັນກະ ມັນກະນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ທີນີ້ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເອີ ເປັ ນອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນ ມັນຕ້ອງ ອ່າ ສູງຂຶ້ນ ອັ່ນ ສ່ວນວ່າການແຂ່ງຂັນນີ້ ມັນກໍມີຫຼາຍປັດໄຈ ບາງສ່ວນມັນກໍເວົ້າເລື່ອງຂອງການບໍລິຫານຈັດການ ຜູ້ໃດສາມາດຄຸມຕົ້ນທຶນ ເອີ ຫຼືວ່າເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບມັ ນສູງ ຄົນນັ້ນກໍມີຄວາມໄດ້ປຽບ ເມື່ອ ເມື່ອກ່ອນນີ້ ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຄົນລາວເຮົາກໍມີສະມາຄົມເດ້ ໃນເມື່ອມັນມີຜູ້ທີ່ເຂົາແຂງແຮງກວ່າ ເຂົ້າມາທຸ່ມຕະຫຼາດ ມັນກໍຍຸບໄປ ແຕ່ວ່າມັນກໍຄວນຈະສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ຄົນລາ ວນະ ຊາວບ້ານຈາກເມືອງໄຊທານີກ່າວວ່າ ພາຍໃນກຸ່ມທ່າງ່ອນ ບໍ່ສູ້ເຫັນປາກະຊັງປານິນຂອງຄົນລາວຄືກັນ ຍ້ອນຄົນລາວສູ້ຄົນຈີນບໍ່ໄຫວ ຈຶ່ງເຊົາເຮັດກະຊັງປານິນ ແລະ ໂຕເອງຄິດວ່າຜູ້ປະກອບການຈີນ ລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຍາດແຍ່ງອາຊີບຄົນລາວ ຕ້ອງເບິ່ງໃນແງ່ມຸມທີ່ວ່າ ຄົນລາວບໍ່ສາມາດຜະລິດອາຫານເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ແຕ່ຄົນຈີນສາມາດຜະລິດອາຫານເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະ ບຽງອາຫານໃນປະເທດໄດ້ ດັ່ງຍານາງກ່າວວ່າ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີຄົນ ຂອງກະຊັງລາວເລີຍ ມີແຕ່ຂອງຄົນຈີນ ອັນໃດກະແພງໂພດ ເຂົາເຈົ້າສູ້ບໍ່ໄຫວ ເພາະວ່າຄົນຈີນເຂົາເຈົ້າ ແບບມີຢາມີຫຍັງມາຕັ້ງແຕ່ປະເທດເຂົ າເຈົ້າຫັ້ນນະ ເປັນ

ໃຫ້ອາຊີບປະມົງນ້ຳຈືດສະຫງວນໄວ້ເປັນຂອງຄົນລາວ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເນື່ອງຈາກຄົນລາວບໍ່ມີງົບປະມານທີ່ຈະສາມາດຜະລິດປານິນອອກສູ່ຕະຫຼາດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານໄດ້ ແຕ່ກຸ່ມຜູ້ປ ະກອບການມີການວາງແຜນມາລົງທຶນເປັນລະບົບ ເພື່ອຄຸມຕະຫຼາດອາຫານ ສັງເກດໄດ້ຈາກຫົວອາຫານປາ ແລະ ຢາຂ້າພະຍາດປາ ຈີນກັບຈີນມີການໃຫ້ສິນເຊື່ອ ເພື່ອປ້ອນສິນຄ້າຕໍ່ກັນ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ເມືອງເຮົາກໍເກືອບວ່າ 100% ເປັນຄົນຈີນເລີຍນະ ທີ່ຕາມຫຼັກການມັນກໍມີຢ່າງນັ້ນແຫຼະ ເຂົາວ່າສະຫງວນອາຊີບໃຫ້ຄົນລາວເນາະ ສ່ວນຫຼາຍ ບັດນີ້ຄົນຈີນເຂົ້າມາກໍມາແຕ່ງງານກັບຄົນລາວກໍອອກຊື່ເມຍ ໄດ້ລູ ກມາກໍອອກຊື່ລູກຊີ້ນະ ຜ່ານມາພວກເຮົາກໍເຮັດປັບປຸງບັນຫານີ້ຈົນຜິດກັນ ກໍວ່າແມ່ນເນາະ ລະຫວ່າງເຮົາທີ່ສະຫງວນອາຊີບໃຫ້ຄົນລາວກັບຄົນຈີນນີ້ແຫຼະ ມັນບໍ່ໄຫວເຂົາຍ້ອນງົບປະມານນີ້ແຫຼະ ຕອນນີ້ຈີນນີ້ ມັນ ມັນສາມາດຜະລິດແລ້ວມັນຂາຍຖືກ ມັນດຳປິ້ງລາຄາຂອງຄົນລາວເຮົາໄດ້ ມີເລື່ອງຈີນນີ້ເຂົາຊັບພອດຮອບດ້ານໄດ້ ເຊື່ອກັນໄດ້ ມັນກະຢູ່ລອດ ບັດນີ້ ບໍ່ ມັນມາແຮງກໍແຕ່ຊ່ວງມັນກ່ອນໂຄວິດໜ້ອຍໜຶ່ງມານີ້ ທີ່ ຄົນລາວລົ້ມລະລາຍ ທັງງານ ທັງເຕັກນິກ ທັງຮອບດ້ານນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຜະລິດເຮົາມັນສູງ ແລ້ວບັດນີ້ລາຄາມັນກະຖືກດຳປິ້ງຈາກຄົນຈີນຊີ້ ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກຸ່ມທ່າງ່ອນກ່າວວ່າ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ທີ່ຜູ້ປະກອບການຈີນເລີ່ມເຂົ້າມາເຮັດກະຊັງປານິນເຂດບ້ານໄຮ່ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນກໍຍັງມີຜູ້ປະກອບການຈີນເຮັດກະຊັງປານິນຄືເກົ່າ ຈົນບໍ່ມີກະຊັງປານິນຂອງຄົນລາວແລ້ວ ອີກທັງການເຮັດທຸລ ະກິດກະຊັງປານິນຂອງຈີນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງການລາວ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ

ມັນຍຸບໄປແລ້ວ ຄົນລາວໄປບໍ່ລອດ ແລ້ວກໍເຊົາໆໄປລະ ສົມມຸດວ່າປາໂລໜຶ່ງ 20,000 ຄົນລາວຂາຍໄດ້ ແຕ່ຈີນມັນຂາຍ 15 18 ມັນກໍຂາຍໄດ້ຄວາມໝາຍນະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກຸ່ມທ່າງ່ອນອີກທ່ານໜຶ່ງກ່າວ ວ່າ ທາງບ້ານແກ້ງໄຄ້ມີກະຊັງປານິນທັງໝົດ 4 ກະຊັງ ເຊິ່ງທັງໝົດເປັນຂອງຜູ້ປະກອບການຈີນ ໃນນັ້ນມີ 1 ກະຊັງທີ່ຈະຍ້າຍໄປລ້ຽງຢູ່ບ້ານໄຮ່ ສ່ວນກະຊັງປານິນຂອງຄົນລາວເຄີຍມີມາກ່ອນ ແຕ່ວ່າລົ້ມເລີກໄ ປໝົດແລ້ວ ດັ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ
ຄົນຈີນເບີດ ຄົນລາວຈະບໍ່ມີແລ້ວລະດຽວນີ້ນະ ແຕ່ກ່ອນໂຮມ 8 9 ພຸ້ນລະແຕ່ກ່ອນ ເຫຼືອແຕ່ 3 ໜຶ່ງຕົວນີ້ ຕົວທີສີ່ກໍສິໜີອີກລະ ມັນເລື່ອງປັດໄຈສຳຄັນຄືເສັ້ນທາງ ບ້ານໄຮ່ກໍຈະ ຈະເປັນທາງຢາງທາງດີເລີຍ ຄັນທາງ ບໍ່ດີນີ້ ແມ່ຄ້າມັນຈະບໍ່ຊື້ ມັນນ້ຳມັນໂຍກ ປາຕາຍໄປຈັ່ງຊັ້ນລະ ຄົນລາວນີ້ມັນຢຸດມາຕັ້ງແຕ່ປີ ເບິ່ງເດີ້

ໂດຍຈະເອົາກຳໄລຈາກການຂາຍປານິນໂລລະ 3-5,000 ກີບ ໂດຍລາຄາປານິນທີ່ລ້ຽງໃນກະຊັງທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກຊື້ຈະສະເລ່ຍກິໂລລະ 45,000 ກີບ ເຊິ່ງເປັນລາຄາທີ່ເທົ່າກັບລາຄາປານິນທີ່ລ້ຽງໃນໜອງທຳມະຊາດ ດັ່ງແມ່ ຄ້າຂາຍປານິນທີ່ລ້ຽງໃນກະຊັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ເອີຍ ບໍ່ໄດ້ຂາຍຢູ່ຕະຫຼາດ ອັນ ເອື້ອຍມີແຕ່ຂາຍນຳແຖວບ້ານຫັ້ນແຫຼະ ອັນ ມັນ ມັນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ນະນ້ອງ ມັນກໍຄ້າຍໆສ່ຳກັນຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າອັນ ມັ ນກໍມີຊ່ວງຂຶ້ນຊ່ວງລົງ ບາງທີ ອັນ ປາມາແຕ່ລະງວດ ເຂົາກໍໄລ່ບໍ່ຄືກັນນະ ສ່ວນຫຼາຍອັນ ກໍກິນປະມານໂລ 3,000 ປະມານນີ້ແຫຼະ ຖ້າວ່າເຮົາເອົາຫຼາຍ ຖ້າວ່າຂາຍຍ່ອຍກໍຊິກິນໂລ 5,000 ດ້ານແມ່ຄ້າຂາຍປານິນທີ່ລ້ຽງໃນ ໜອງທຳມະຊາດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກ່າວວ່າ ການບໍລິໂພກປານິນຂອງຄົນລາວຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມມັກສ່ວນບຸກຄົນ

ສຳລັບປານິນແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳທາດຊີ້ນທີ່ສຳຄັນ ມີການບໍລິໂພກຫຼາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະເລ່ຍ 28,000 ກິໂລຕໍ່ວັນ ສ່ວນໃຫຍ່ປານິນຈະຖືກນຳໄປປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຄົວເຮືອນ ຫຼື ນອກຄົວເຮືອນ ເປັນຕົ້ນ ໃນງານດອງ ງານໂຮງແຮມ ງານສຳມະນາ ແລະ ອື່ນໆ ເນື່ອງຈາກປານິນເປັນປາທີ່ບໍ່ຕາຍງ່າຍ ເໝາະແກ່ການຂົນສົ່ງໄປຍັງບ່ອນຕ່າງໆ ພຽງໃສ່ອົກຊີເຈນ ປານິນກໍສາມາດລອຍນ້ຳບໍ່ຕາຍໃນຖັງ ຈົນເຖິງມື ຜູ້ບໍລິໂພກແບບໂຕເປັນໆໄດ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດປູກຜັກສະອາດ ແລະ ລ້ຽງປາກະຊັງ ແລະ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສ່ວນວິທີການຈະແກ້ໄຂບັນຫ າຜູ້ປະກອບການຈີນລ້ຽງປານິນແຂ່ງກັບຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວນັ້ນ ການຜະລິດຂອງກຸ່ມຊາວປະມົງນ້ຳຈືດຕ້ອງໂຮມຕົວກັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ຊອກຫາທາງອອກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຕໍ່ລອງກັບຕະຫຼາດຈີນ ຍ້ອນທີ່ຜ່ານ ມາເຮັດໃຜເຮັດລາວ ເລີຍບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ບໍ່ມີອຳນາດຕໍ່ລອງ ຫາກໂຮມໂຕກັນໄດ້ ບັນຫາທຳອິດຈະສູ້ໄປນຳກັນກໍຄືເລື່ອງຫົວອາຫານລ້ຽງປານິນ ເຮົາສາມາດລວມເປັນກຸ່ມຕໍ່ລອງກັບໂຮງງານໃນປະເທດລາ ວທີ່ຜະລິດສາລີແປຮູບເປັນອາຫານສັດເພື່ອສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແບ່ງຂາຍຫົວອາຫານສັດໃຫ້ຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວ ບໍ່ແມ່ນສົ່ງໄປຂາຍແຕ່ຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມອະດີດ ຊາວປະມົງນ້ຳຈືດລາວເຄີ ຍລ້ຽງປານິນໃນກະຊັງກ່າວ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ່າວສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີທ່ານໄປນັ້ນ ມີຫົວຂໍ້ດັ່ງນີ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວອອກດຳລັດປັບໃໝບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ ປະທານອົງການກວດກ າແຫ່ງລັດໄປເບິ່ງການຂຸດຄົ້ນເກືອກາລີຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ລາວສົ່ງຄົນງານ 50 ຄົນໄປເຮັດວຽກຢູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ ລັດຖະບານຈະອອກໃບຕາດິນສາມແສນຕອນທົ່ວປະເທດໃນປີ 2024 ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນ ວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມວັນເວລາ ແລະ ສະຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງຫາ 8 ໂມງ ຕາມເ ວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງ 6 ໂມງຫາ 7 ໂມງ